ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຖັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ຄົນ retiree ຄືຄົນບຳນານທີ່ມີແຜນຈະຊື້ບ້ານຊື້ເຮືອນ ຫຼື ທີ່ຢູ່ເຊົາ ບັດນີ້ປ່ຽນໄປຕາມຮູບແບບຂອງການຕ້ອງຫ້າມໃນດ້ານສັງຄົມຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສຳລັບຄົນບຳນານ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານຈະເປັນແນວໃດໃ ນໄລຍະນີ້ ແລະ ພາຍຫຼັງວິກິດໂຄວິດ-19 ໝົດໄປແລ້ວ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເລືອກບ້ານເຮືອນ ວິກິດໂຄວິດ-19 ມັນພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແນວໃດແນວໜຶ່ງສຳລັບຄົນບຳນານ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງວ່າງ ໜຶ່ງນີ້ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຄົນບຳນານເກືອບ 500 ຄົນ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍ downsizing.com.au ທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຫຼືວ່າເວັບໄຊການຄ້າເຄຫະສະຖານອັນໜຶ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທ່ານ ມາກ ສະແກລເຊ ບັນນາທິການຂອ ງເວັບໄຊດັ່ງກ່າວນັ້ນ

ຮູ້ເຫັນແນວໂນ້ມອັນດຽວກັນນັ້ນ ກ່ຽວກັບຄົນບຳນານມັກແບບໃດກັນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມັກເຄຫະສະຖານທີ່ເປັນແບບຢູ່ກັນເປັນຊຸມຊົນ ເມື່ອທີ່ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີຕົກຕ່ຳລົງພື້ນ ຄືເປັນ recession ເປັ ນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຊົ່າເຄຫະສະຖານຢູ່ກິນມີຄວາມຍາກຊາເຄັ່ງຕຶງຕ່າງໆ ຄູອາຈານໃຫຍ່

ອານນາ ຄັນດາ ນາຍໜ້າເຄຫະສະຖານ ນະທີ່ South East Queensland Australia ກຳລັງສັງເກດເຫັນວ່າ ເ
ນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ຄອບຄົວຫຼາຍໆຍິ່ງຂຶ້ນ ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຄຫະສະຖານທີ່ມີຄົນຫຼາຍໄວຢູ່ກິນ ສຳລັບຄົນທີ່ຊອກບ້ານເຮືອນໃນລາຄາຖືກແມ່ນວ່າ ຄົງບໍ່ເຫັນວ່າມີການຫຼຸດຜ່ອນລາຄາຫຼາຍນັກ ຍ້ອນທີ່ CBA ທ ະນາຄານແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼຸດຜ່ອນການກະຕວງໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບລາຄາບ້ານເຮືອນໃນນະຄອນຈະຫຼຸດລົງ 10 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 6 ເປີເຊັນແລ້ວ ໃນໄລຍະກາງປີ 2021 ກ່ອນທີ່ມັນຈະຟື້ນດີຂຶ້ນ ທ່ານ ຄູລິຊ ອສ ທີ່ສຶກສາເບິ່ງຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຍາມເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄົງພື້ນເຖິງສາມຮວດອັນລ່າສຸດ ເຊື່ອວ່າບ້ານຊ່ອງທີ່ມີລາຄາຖືກຈະມີນ້ອຍ ແລະ ມັນແມ່ນຍ້ອນທີ່ຄົນໃນປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍຈະບໍ່ຂາຍບ້ານເຮືອນຂອງຕົນຈົນກວ່າຈຳຕ້ອງແທ້ໆ ຄວາມເຫັນນີ້ກໍຖືກຄ້ຳຈູນໂດຍຂໍ້ມູນອັນລ່າສຸດຂອງ CoreLogic ກ່ຽວກັບລາຄາເຄຫະສະຖານມີລາຄາຫຼຸດຕ່ຳລົງໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ວ່າລາຄາເຄຫະສະຖານຊິດນີຫຼຸດລົງ 2.1 ເປີເຊັນ ແມລເບີນ 3.5 ເປີເຊັນ ບຣິສເບນພາຍໃນ 0.9 ເປີເຊັນ ເພີດ 1.6 ເປີເຊັນ ແຕ່ອາດີເລດສຳຜັດວ່າທະວີສູງຂຶ້ນພາຍໃນ 0.1 ເປີເຊັນ Dan White ຜູ້ຈັດການຂອງບໍລິສັດ Ray White ໂ ດຍມີຄວາມດີອົກດີໃຈຕົກຕະລຶງທີ່ຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບການຕ່າງໆ

ພາຍຫຼັງທີ່ບໍ່ມີ JobKeeper ແລ້ວ Mark Skelsey ບັນນາທິການຂອງ Downsizing.gov.au ເວົ້າວ່າ ຍ້ອນການມີຄົນເປັນຈຳນວນຈຳກັດທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນ ທີ່ຈະໄປກວດດູເບິ່ງເຄຫະສະຖານໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າເອງຢູ່ແມລເບີນ ຫຼື ໃນລັດອື່ນ ບໍລິສັດຕ່າງ ໆມີວິທີການໃໝ່ ທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ເພື່ອເອົາບ້ານເຮືອນມາໂຊໃຫ້ຮູ້ເຫັນຢ່າງລະອຽດລະອໍ ທີ່ກ່ອນນີ້ວິທີການນີ້ບໍ່ມີໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ານ ຄູລິຊອສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢາກຊື້ບ້ານເຮືອນແຕ່ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ຍ້ອນລັອກດາວຕ່າງໆນານາ ແລະ ການປິດຊາຍແດນຕ່າງໆ ເພາະມັນຍັງມີເວລາທີ່ຜູ້ທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນ ຈະສາມາດກວດດູເບິ່ງບ້ານເຮືອນໂດຍຕົນເອງອີກຢູ່ ໃນລັດອື່ນໆ ທ່ານ Dan White ລາຍງານວ່າ ມີການເຄື່ອ ນໄຫວຫຼາກຫຼາຍໃນດ້ານເຄຫະສະຖານຈາກບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນ ທີ່ສວຍໂອກາດຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳຂອງເວລານີ້ ແລະ ການໂຈະການຈ່າຍຄ່າໜີ້ສິນບ້ານເຮືອນໄວ້ ອັນພາໃຫ້ມີການຊື້ ເຄຫະສະຖານ

SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື